ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານທີ່ຮັບຟັງການຖ່າຍທອດຂອງສະມາຄົມລາວ ພອດແຄສ ທ່ານ ຍານາງເອມີ ແລະ ຍານາງດາວ ຊິໄດ້ມາເວົ້າເຖິງການອົບພະຍົບຂອງຊາວລາວ ຊາວເອເຊຍອາເມລິກັນ ສູ່ທ່ານຟັງ ຂໍເຊີນ ທ່ານຮັບຟັງໄດ້ ຂອບໃຈ ສະບາຍດີ ເອມີ ຈອມຕະຄຳ
ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນດາວ ມາໄລທອງ ມື້ນີ້ ອ່າ ເປັນໂອກາດດີເນາະ ເອມີ ເຮົາໄດ້ມີ ໂອຍ ມື້ນີ້ອາກາດງາມໆ ແລ້ວເຮົາໄດ້ມີ ອັນ ໂອກາດມາ ເອີ ລົມກັນ ມາສົນທະນາເລື່ອງ ເລື່ອງກ່ຽວກັບສັງຄົມລາວຢູ່ ເອີ ສະເພາ ະຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍນີ້ກ່ອນເນາະ ກ່ອນເຮົາຊິ ອ່າ ເວົ້າເລື່ອງ ເອີ ຕ່າງໆ ຢູ່ ເອີ ທຳມະດາຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເຫັນເຮົາຢູ່ live ເນາະ ມື້ນີ້ນີ້ມາເວົ້ານຳກັນ podcast ອື ເພາະວ່າເປັນ ເອີ ລາຍການທີ່ວ່າເຮົາຊິດຳເນີນຕໍ່ໄປ ແມ່ນ ອັນ ນີ້ແມ່ນການອາສາສະໝັກທີ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ ເອີ ຕິດຕໍ່ມາຈາກ Georgia Asian Times ທີ່ວ່າເຮົາມາເຮັດນຳເພິ່ນນີ້ເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ໂຊກດີເນາະ ສັງຄົມລາວເຮົາຊິມີຊື່ມີສຽງແລ້ວຕິ ບາດນີ້ນະ ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າ ອ່າ ອັນ ໃນອ ະດີດ ຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍນີ້ ກໍບໍ່ມີຂ່າວ ຂ່າວທາງໃດທີ່ວ່າເວົ້າພາສາລາວອອກມາໃຫ້ຊາວລາວເຮົາຟັງ ແມ່ນ ເຮົາບໍ່ແມ່ນວ່າຊິເວົ້າແຕ່ພາສາລາວໃດ ເຮົາເປັນລາວອາເມຣິກັນ ເຮົາກໍຈະເວົ້າພາສາອັງກິດນຳ ເນາະ ແມ່ນ ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າເຮົາ ເຮົາເວົ້າພາສາລາວກໍບໍ່ຄ່ອງນະເວີຍ ເອີ ເພາະສະນັ້ນນະ ຂໍໃຫ້ຜູ້ຊົມນີ້ ເອີ ຜູ້ ຜູ້ໄດ້ຮັບຟັງນີ້ ອັນນັ້ນ ຖ້າມີ ອັນ ແນວໃດຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ທີ່ວ່າເຮົາເວົ້າບໍ່ຖືກ ກະຂໍໃຫ້ ຂໍອະໄ ພນຳ ອະໄພນຳ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ເຮົາບໍ່ແມ່ນ ອ່າ expert ເນາະ ເຮົາກໍບໍ່ແມ່ນ ເອີ ບໍ່ເຄີຍ ບໍ່ເຄີຍເຮັດເນາະວ່າ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນ professional ເປັນ ແມ່ນສອງໝູ່ຄູ່ທີ່ວ່າໄດ້ເຮັດນຳຊຸມຊົນລາວ ຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍນີ້ມາຫຼາຍປີແລ້ວ ແມ່ນແ ລ້ວ ເຮົາມີ passion ເນາະ passion to serve mm hmm. uh, we've been in community service for over 20 years So this is what we do. Give our time.
This is what we do. And also what we do for a living. As far as what we do for a living is um, I am a realtor in, in Georgia for about almost going on 20 years. Yes, ma'am. So when it comes to real estate market, expertise. housing, I, I wouldn't say I'm an expert, but I think I, I, know, I, I know somewhat
ມີ ມີ ມີ ອ່າ customer ຫຼາຍຄົນຢູ່ເນາະ ເອື້ອຍດາວ ເພາະວ່າເຮັດໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວເດ 20 ກວ່າປີແລ້ວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລ້ວເອມີເດ ເອມີເປັນ ເອມີນີ້ previous life ເນາະ ອ່າ ເຮັດຢູ່ bank ເປັນ manager ຢູ່ banking ອ່າ 20 ກວ່າປີ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ນີ້ເຮັດ ອ່າ health health field so ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ກ່ຽວກັບການສຸຂະພາບແຂງແຮງຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນ ແມ່ນ ເອີ ສະເພາະ ອັນນັ້ນ ທ່ານອາວຸໂສແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ແຕ່ວ່າ senior citizen ແມ່ນ ແມ່ນ ໂອເຄ ໂອເຄ ມັນ ອ່າ ມັນກະກ່ຽວຫຼາຍ ຫຼ າຍດ້ານຢູ່ເນາະ ເພາະວ່າມັນຍັງ ເອີ ມັນບໍ່ສຳລັບແຕ່ຜູ້ເຖົ້າໃດລະ ເດັກ ເດັກນ້ອຍ ຫຼືວ່າຄົນທີ່ ເອີ ບໍ່ສົມບູນເບາະ ເພິ່ນເອີ້ນ ແມ່ນບໍ່ so ອັນນີ້ເຮົາສິເລີ່ມເປັນ podcast ທີ່ວ່າແຕ່ລະທິດນີ້ ເຮົາສິມີ ອ່າ ອົງການຕ່າງໆ ລາຍກ ານຕ່າງໆ ທີ່ວ່າມາເວົ້າໃຫ້ ອ່າ ຊຸມຊົນລາວເຮົາ ແລະ ອ່າ Asian American ແມ່ນໆ ອ່າ ກ່ຽວກັບ health care ກ່ຽວກັບ

really i really every time i'm doing facebook live or something i want to men mention o uh, mentors why we are doing what we're doing today because uh you know, in, in the past, we have had two uh, influential elders who had actually had influence on us as far as uh, media is concerned. We don't have any news outlet in, in Georgia, really, specifically. m e n i a young man, and I'm u n man, and I'm a young a n Those were the two uh, people that had really encouraged us to come forward I, i'm i'm really deep down i'm a really shy person i really don't like to talk i really don't like to be in front of spotlight but for the purpose of community service ເນາະ ເຮົາກໍຢາກໃຫ້ຜູ້ ເອີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຟັງ ຫຼືວ່າຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີ resource ບໍ່ ຮູ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າສິໄປຫາໃຜເນາະ ເປັນວ່າເຮົາເປັນຜູ້ບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ໂອເຄ ຕ້ອງການອີ່ຫຍັງ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ອັນນ່າ ຄຳຕອບມັນສິແມ່ນຫຍັງ ເຮົາ ແຕ່ວ່າເຮົາບອກວ່າ ເອີ ໄປ ໄປຫາຜູ້ນີ້ເດີ້ ຜູ້ນີ້ສິບອກວ່າເຮັດແນວໃ ດ ແມ່ນບໍ່ ແນະນຳ ແມ່ນແລ້ວ ອ່າ ແລ້ວຜູ້ທີ່ວ່າ ອັນ ອັນ ເອມີ ກ່າວມາຫັ້ນ

but um so yes so getting back to what we are going to be talking about today amy um you know what's happening in right now as everybody knows beautiful saturday right uh the first thing really i want to mention is uh short and sweet we have a special guest arriving into georgia from arkansas right first lotion american who's running for the governor of arkansas which uh

you know, some of that with us?
I I think everybody really is aware of what's going on, right? As far as the booster shot is concerned, really today I wanted to mention about because we've been a long way, right? t o almost two years,

ສັກເຂັມທີ 2 ຫຼັງຈາກ 2 ທິດ then you can travel right ໄດ້ ເອີ ແລ້ວກະບັດນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າກະສັກໝົດແລ້ວ ອັນນ່າ 2 ເຂັມ ເຂົາເຈົ້າລໍຖ້າເຂັມທີ 3 ແມ່ນບໍ່ booster shot ແຕ່ວ່າ travel ນີ້ ຄືເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ລາງປະເທດເຂົາເຈົ້າກ ະຍັງບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ ແຕ່ວ່າສົມມຸດວ່າ ໂອ ຢາກໄປທ່ຽວປະເທດນີ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າຮັບເອົາຄົນເລີຍຫຼືບໍ່ ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າຊື້ ticket ແລ້ວເຈົ້າໄປບໍ່ໄດ້ເດ້ຊັ້ນນະ ເຈົ້າຕ້ອງກວດເບິ່ງ airline ເຂົາເຈົ້າ require ມາຫຍັງແດ່ ປະເທ ດນັ້ນເຂົາເຈົ້າ require ມາຫຍັງແດ່ເນາະ ໂອເຄ ແລ້ວ ເອມີ ໄດ້ເອີ່ຍມານີ້ ເລື່ອງ booster shot ນີ້ booster shot ນີ້ແມ່ນເຂັມທີ 3 ເຂັມ ເຂັມທີ 3 ທີ່ວ່າຄົນທີ່ວ່າ ເອີ ໄດ້ສີດວັກຊີນມາໄດ້ 2 ເຂັມແລ້ວເນາະ ແລ້ວຜ່ານມາ ເອີ ໃນເວລາ 6 ເດືອນ ແ ມ່ນບໍ່ 6 ເດືອນ ໄດ້ ໄດ້ ອັນນ່າ ແປວ່າຜູ້ໃດທີ່ວ່າອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ດຽວນີ້ເນາະ ເພິ່ນໃຫ້ ອັນ ອັນ ນະໂຍບາຍວ່າ ເອີ ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ສິ ສິ ອັນ booster shot ໄດ້ແລ້ວ ແມ່ນເນາະ ໂອເຄ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍຂະເຈົ້າກຳລັງເລີ່ມເດ້ ເນາະ ພວກອາຍຸ 5 ປີ ຫາ 11 ປີ ຂະເຈົ້າກຳລັງສິເລີ່ມ ເລີ່ມສັກ

are allowed to get vaccinated and they also have an incentive which is right.
100 uh, g w i n n e t t county and fulton county wow that's c o awesome u n t y right well that would that would e h e l p the the young people to you know wanting to get the that shot that's right 100 mm -hmm. for your christmas spending so buying e a n presents for your parents right so we're not here to tell people

ຕ້ອງໄດ້ສັກ ເພາະວ່າ ຖ້າບໍ່ສັກ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນຍົນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດ ທີ່ທີ່ໄປທ່ຽວ ແມ່ນບໍ່ ການ ການສີດຢາແວັກຊີນ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ ແນ່ນອນ 100 ເປີເຊັນ ທີ່ວ່າ ເຮົາຊິບໍ່ ບໍ່ອັນນ່າ ຕິດຕໍ່ກັບອັນນ່າ ອັນ ພ ະຍາດນີ້ໄດ້ເນາະ ຫາກແຕ່ວ່າ ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າປ້ອງກັນ ທີ່ວ່າ ຖ້າເຮົາ ເຮົາໄດ້ອັນນ່າ ພະຍາດນີ້ມາ ມັນກະຊິບໍ່ ບໍ່ຮ້າຍແຮງຫັ້ນນະ ແມ່ນບໍ່ ເອມີເນາະ ເພາະວ່າ ມັນ ມັນກະມີຫຼາຍໆ ອືມ ອັນ ຫຼາຍຄົນທີ່ວ່າ you know ບໍ່ ໄດ້ສີດຢາມາ ລະກະໄປຕິດຕໍ່ໂຄວິດມາ ລະກະເສຍຊີວິດໄປ ແມ່ນ ອັນນີ້ເຮົາຮູ້ ຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນສັງຄົມລາວເຮົານີ້ກະມີຫຼາຍຄົນ ຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າສັກ 2 ເຂັມ ລະເຂົາເຈົ້າກະຕິດກໍຍັງມີ ອືມ ຕິດມາ ລະເຂົາເຈົ້າກໍຍັງເຂົ້ າໂຮງໝໍ ແມ່ນບໍ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ອ່າ 100% protection ແຕ່ວ່າເຮົາ ເຮົາ protect ເຮົາເອງໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ວ່າຕ້ອງໃສ່ mask ໄປໃສກະຢ່າ ແມ່ນບໍ່

ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານໂຕເອງເນາະ ໄດ້ເຊົ່າເຮືອນຢູ່ຫັ້ນນະ ອ່າ ລະກະການເຊົ່າເຮືອນຢູ່ນີ້ ມັນກະ ອ່າ ແຕ່ລະເດືອນ ທຳມາຫາກິນ ລາງຄົນກະມີປັນຫາເນາະ ມັນມີກະຍ້ອນວ່າ ໂຄວິດນີ້ແຫຼະ ຍ້ອນວ່າ ແພນເດມິກນີ້ເນາະ ກໍເພາະວ່າ ລາງ ລາງຄົນຫັ້ນ ບໍ່ມີວຽກ ລະລາງຄົນກະຕິດພະຍາດ ລະກະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກດົນ ແມ່ນບໍ່ ເວລາເຮົາບໍ່ເຮັດວຽກ ເຮົາກໍບໍ່ມີເງິນເຂົ້າມາ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ that's how you fall behind right ລະກະ

ເນາະ ກະບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ ແລ້ວກະເພິ່ນກະ ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງນີ້ກະໄດ້ເຊົ່າຢູ່ຫັ້ນນະ ແລ້ວບາດນີ້ຖ້າມີບັນຫາມາ ໂອເຄ ມີວິທີໃດທີ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ວ່າຂອງ ອັນນ່າ ຂອງ government ຂອງ ອັນນ່າ ລັດຖະບ ານ ທີ່ວ່າເພິ່ນຊ່ວຍ ໂອເຄ so ຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍ ສະເພາະລັດຈໍເຈຍເນາະ ກະມີ ອັນນ່າ ອົງການທີ່ວ່າຊ່ອຍເຫຼືອ renters ໂອເຄ emergency renter assistant ໂອເຄ and ແຕ່ລະແຂວງ ແຕ່ລະລັດໃຫ້ກະ ກະມີ ເອີ ການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງກັນ ແລ້ວຊິໃຫ້ example ເ ນາະ example ຢູ່ໃນ ອັນນ່າ ໃນອັນ

ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງ push forward ເພາະວ່າຫຍັງ ເຮົາ ເຮົາເອງ ຖ້າເຮົາເອງເຮົາບໍ່ຮູ້ ລູກເຕົ້າເຮົາແຮ່ງ ກະແຮ່ງຊິບໍ່ຮູ້ ແມ່ນບໍ່ ຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ push forward ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຄວາມ ຄວາມໝາຍແຕ່ລະຄຳຫັ້ນ ໂອ້ຍ ເຮົາຟັງແລ້ວ ອູ້ ມັ ນ translate ຄຳດຽວບໍ່ເປັນໃດ໋ ພາສາອັງກິດນະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ອື

there are resources out there for every situation that you r e running into because we were refugees there were people that helped us when we first came so we know that there are resources out there for everything you know no one has to be all stressed or all depressed about everything because there are answers out there. We, we may not have the answers for you, but we'll find someone who has the answer for you.
Exactly, e x a c t l y a n d so for the next session, we will talk about mortgages, people who fall behind on their mortgage. s o right now, that, that's what we're going to, um, you know, we...

the ເອີ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ລັດ Georgia ດາວ ບາງທີຫັ້ນຢູ່ຕ່າງລັດ ຕ່າງເມືອງ ຕ່າງປະເທດກະມີເດີ້ yes yes ແຕ່ວ່າເຮົາ ເຮົາ ເຮົາກໍຢາກຮູ້ ອາ ຟັງວ່າຜູ້ທີ່ຟັງເຮົາຫັ້ນ ເພິ່ນຢາກຟັງອີ່ຫຍັງແດ່ ເພິ່ນຢາກ ສົມມຸດວ່າ ໂອ ມີຄົນຮູ້ຈັກຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງເນາະ ເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຮົາ ໄປເອົາເພິ່ນມາຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ບາງທີກໍເປັນໄປໄດ້ເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າມື້ນີ້ນີ້ special guest ເຮົາສຳຄັນສຸດເດີ້ ໂອເຄ ເອີ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າອັນນັ້ນ ເປັນອາວຸໂສ ຫຼືວ່າເປັນຄູທີ່ແນະນຳທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງ ທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ Atlanta ນີ້ເດີ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຫັ້ນເປັນເອື້ອຍໃຫຍ່ຂອງເອື້ອຍດາວ ແມ່ນບໍ່ເອື້ອຍດາວ ແມ່ນແລ້ວ ເອີ ເອື້ອຍດາວ introduce ເພິ່ນແດ່ ໂອເຄ so ເອື້ອຍໃຫຍ່ເຮົານີ້ກໍອັນ ເພິ່ນຊື່ ນິ່ມນວນ ເລັ່ງສະຫວັດ ອາ ແລະ ກໍຊິໃຫ້ເພິ່ນເປັນຜູ້ແນະນຳເພິ່ນເອງເນາະ ໂອເຄ so um let's just um ໂອເຄ ມື້ນີ້ອີກເນາະ ເອມີ ເຮົາຊິໄດ້ພົບນຳ ອັນນັ້ນ ເອື້ອຍຂອງອັນ ຂອງດາວເອງ ແມ່ນແລ້ວ ເອື້ອຍກົກເອື້ອຍດາວ ເພາະວ່າຄອບຄົວຂອງອັນນັ້ນ ເ ອື້ອຍດາວນີ້ ໂອ້ຍ ໃຫຍ່ໆ ມີຫຼາຍຄົນເອື້ອຍ ເພິ່ນກະໄດ້ເນາະ 12 ຄົນ ແບບວ່າຜູ້ຍິງຫັ້ນ 9 ແລ້ວກໍຜູ້ຊາຍ 3 ແລະ 9 sisters that's a lot ເອື້ອຍດາວ I only have one

ອັນ ສະບາຍດີຄູນິ່ມ ສະບາຍດີ ເອມີ ສະບາຍດີດາວ ໂອ ສະບາຍດີເດີ້ ໂອ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານເດີ້ ທີ່ຮັບຟັງຢູ່ທາງບ້ານ ຫຼືວ່າທາງ ເດີນທາງຢູ່ ຫຼືວ່ານອນຢູ່ ເຮັດຫຍັງຢູ່ກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ຮັບຟັງ ເຮັດ ພັດຢູ່ກໍຟັງກໍໄດ້ເນາະ ເຮັດຄົວຢູ່ຄົວກິນແຮງຟັງໄດ້ດີເດີ້ ບັດນີ້ຊິເວົ້າສູ່ຕໍ່ ອາ ເອມີກັບດວງດາວຟັງເລື່ອງລາວຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ນິ່ມນວນ ເລັ່ງສະຫວັດ ທີ່ເປັນອົບພະຍົບມາຢູ່ເມືອງອາເ ມລິການີ້ໄດ້ 46 ປີແລ້ວເນາະ wow ມາຕັ້ງແຕ່ 1975 ພະ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວລູກສອງຄົນ ກັບນ້ອງສາວອີກຜູ້ໜຶ່ງ ມາແຕ່ອາຍຸຂະນ້ອຍຫ້າປີພຸ້ນໄດ໋ ປ້າເອີຍ ບາງຄົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດເທື່ອຊ້ຳ ບາງຄົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດເທື່ອຊ້ ຳ 46 ປີນີ້ນະ ເປັນເວລາດົນຫຼາຍ ກາຍເຄິ່ງອາຍຸຂອງເຮົາໄປແລ້ວເນາະ ແມ່ນ ການມາຢູ່ ຕົກຢູ່ເມືອງອາເມລິການີ້ ມັນມາຕົກຖືກເມືອງໜາວ ແມ່ນ ມາຢູ່ນິວຢອກ ໂອ້ຍ ອາ ທ້າຍປີ ບໍ່ແມ່ນລົງຍົນມາຫັ້ນໃສ່ເກີບແຕ ະຄືຂະນ້ອຍບໍ່ ຄືດິ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ເກີບແຕະ ໃສ່ເກີບສຸບມາຢ່າງດີຢູ່ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າກໍ ກໍຮູ້ຢູ່ວ່າປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້ານີ້ເປັນແນວໃດ ເຄີຍຜ່ານມາແລ້ວເທື່ອໜຶ່ງຊັ້ນນະ ແຕ່ວ່າມາຖ້ຽວນີ້ນີ້ພາຄອບຄົວມານຳ ມີລູ ກມານຳຫັ້ນ ສອງຄົນ ຜູ້ຊາຍສີ່ປີ ລູກສາວສອງປີເນາະ ແລ້ວກະນ້ອງສາວຜູ້ໜຶ່ງ ອາຍຸ 17 ປີ ມາ ມາຕົກຢູ່ ເອີ ຊີຣາຄິວສ໌ ນິວຢອກ ລະໜາວ ໜາວຫຼາຍ ປີທຳອິດຄິດວ່າຄືຊິໄປບໍ່ລອດລະ ສະໂນລົງ ສະໂນລົງຫຼາຍ ລູກສາວ ສອງປີຫັ້ນຍ່າງໄປ ຄັນບໍ່ລະວັງນີ້ ຍ່າງລຸບເຂົ້າໄປໃນສະໂນເລີຍ ກະເລີຍລົມກັນວ່າ ເອີ ຢ່າ ລະໃຫ້ມັນມົ້ມປີນີ້ຊະເນາະ ລະພວກເຮົາຈັ່ງຄ່ອຍພາກັນລົງໄປຢູ່ທາງໃຕ້ ມັນຄືຊິບໍ່ມີສະໂນ ອາກາດຊິຄ້າຍບ້ານເຮົ າແດ່ ແຕ່ວ່າ ປີ 1976 ກາງປີ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າແມ່ກັບນ້ອງກັບຫຼານອີກ 12 ຄົນ ຊິຍົກຍ່າງຍ້າຍມາອາເມລິກາຄືກັນ ໂດຍ ເຮົາກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ຍ້າຍລົງໄປຊ້ຳ ຈໍເຈຍ ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເບິ່ງຊ່ອຍເພິ່ນວ່າ ເພິ່ນຊິຢູ່ກິນແນວໃດ ວ່າເພິ່ນ ເຂົ້າໂຮງຮຽນແນວໃດ ເຮັດການແນວໃດ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າເພິ່ນສາມາດ ເບິ່ງແຍງໂຕເອງໄດ້ແລ້ວ ພວກເຮົາ ຄອບຄົວຂອງ ຄອບຄົວໃຫຍ່ເຕີບເນາະປ້າເນາະ ຫຼາຍພຸ້ນ 17 ຄົນ ເອົາມາໄວ້ຢູ່ໃນອາພາດເມັນ 3 ຫ້ ອງນອນ ໂອ ອັນ ຢູ່ນຳກັນ ເອື້ອຍນວນ ອັນ ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ນີ້ ແປວ່າ ອັນ ອັນ United Methodist Church ມີ 3 ມີ 3 congregation ທີ່ບໍ່ ທີ່ວ່າໄດ້ຊ່ອຍ sponsor ອາ ຄອບຄົວເຮົາມາ ເຈົ້າຈຳຊື່ໄດ້ບໍ່ ຊື່ຜູ້ນີ້ມັນ ມັນຍັງ ມັນຍັງ ຈຳ ຈຳ ຂະເຈົ້າຈື່ໄດ້ ຂະເຈົ້າຕ້ອງ ຕ້ອງແມ່ນວ່າ ມີ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ສົນໃຈນຳຄອບຄົວເຮົາ ເພາະວ່າການຊິຮັບເອົາອົບພະຍົບ 12 ຄົນ ທີ່ວ່າ only 3 ຄົນສາມາດໄປເຮັດການໄດ້ ແລະ ອີກ 9 ຄົນຫັ້ນນັ່ງຖ້າຢູ່ບ້ານ ຖ້າຢູ່ ຖ້າກິນ ໃຫ້ 3 ຄົນໄປເຮັດການ ໂອ້ຍ ຂອງພວກນ້ອງ ພວກ ຂະເຈົ້າຖາມວ່າ ພວກເຈົ້າມີຊື່ສັ້ນບໍ່ ຊື່ສັ້ນໆນ່ະ ຊື່ພວກເຈົ້າຍາວເໝີດ ຊື່ນີ້ ນາມສະກຸນກໍບັກຍາວ ສົມພອນໄດ້ຊື່ເອມີນີ້ລະເນາະ ໂອເຄ ບົວຄຳກໍບໍ່ໄດ້ຍາວໃດ ປ່ຽນໄປເປັນເອມີນີ້ກະດາຍ ຮັກແຕ່ວ່າກໍເພາ ະຂະເຈົ້າ ໂດຍທີ່ວ່າ ຂະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບພວກເຮົາຫຼາຍ ເຮົາກໍເລີຍໄດ້ສາມວັດ ທີ່ວ່າມາເປັນອຸປະຖຳຄອບຄົວຂອງແມ່ນີ້ ໂດຍໆ ລະ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກະ ສາມາດທຳມາຫາກິນ ສ້າງໂຕເອງໄດ້ ແລ້ວຄອບ ຄົວຂອງຂ້າ ຂອງເຮົາເອງກໍຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍລົງມາຢູ່ Georgia ເວລານັ້ນ ເວລາມາຫັ້ນ ມານຳກັນຫົກຄົນ ລູກສອງຄົນ ກັບນ້ອງອີກສອງຄົນ ເອົາລົງມາຢູ່ Georgia ນຳ ເພາະວ່າມັນເປັນລັດທີ່ວ່າອາກາດ ຄືລະດູການຂອງຢູ່ Georgia ຈະ ຄ້າຍໆຂອງບ້ານເຮົາ ປ້າ ປ້າບໍ່ຢາກ shovel snow ແມ່ນບໍ່ ໂອ ບໍ່ໆ ບໍ່ເອົາແລ້ວ ບໍ່ເອົາແລ້ວ ໜາວແບບນັ້ນບໍ່ເອົາແລ້ວ ໜາວພໍອົດໄດ້ ແຕ່ວ່າໜາວມີ snow ນີ້ ໂອ້ຍ ຄືຊິຢູ່ນຳບໍ່ໄດ້ ໂອ້ຍ ແອວຊິຫັກຍ້ອນ ໂອ້ຍ ລົດກໍບໍ່ມີ ລົດກໍບໍ່ມີ ໄດ້ຍ່າງເ ອົາສ່ວນຫຼາຍ ຕອນ ໂອ້ຍ ຂະໜາດ ຈຳໄດ້ຢູ່ ຍ່າງໄປໂຮງຮຽນນີ້ snow ເນາະ ຢູ່ ຢູ່ Atlanta ນີ້ ໄດ້ຍິນວ່າ snow ຊິລົງມາ ໂຮງຮຽນປິດ ບໍ່ ຢູ່ພຸ້ນຫັ້ນ snow up to your ເອີ ankle ເອີ your knees you walk to school you walk ເອີ ແມ່ນຕົວະ ມັນ ອັນນັ້ນ ແມ່ນໆ ແຕ່ວ່າຈໍເຈຍເຮົາກະມີ ຢູ່ ຄັນວ່າຊິໜີ snow ກໍບໍ່ໄດ້ໜີຕະຫຼອດເນາະ ມັນວ່າດົນໆ ມັນກະລົງມາໃຫ້ເຮົາເຫັນພໍ ຈື່ໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແມ່ນ ໂອ້ ຢູ່ Georgia ນີ້ຖ້າວ່າ snow ມາແລ້ວ ໂອ້ຍ everybody get excited ໂອ້ຍ happy happy ດົນໆເຫັນເທື່ອໜຶ່ງ ດົນໆຄຶດຮອດ ຄຶດຮອດຫາ ບັດນີ້ ເອື້ອຍນິ່ມນວ ນຢູ່ ອັນນັ້ນ Georgia ນີ້ ອັນນັ້ນ ທຳມາຫາກິນ ມາເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ Georgia ນີ້ ເຮັດຫຍັງເນາະ ໂອ້ ລົງມາ Georgia ນີ້ ເພາະວ່າ ອາ ກ່ອນຊິໄດ້ລົງມາ ກ່ອນນີ້ກະແມ່ນ ອາ ອາ ອ້າຍເນາະ ແມ່ນອ້າຍ ອ້າຍເຂີຍເຈົ້າຫັ້ນລະ ອ້າຍສົມພົງຫັ້ນນະ ແມ່ນຜົ ວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງນີ້ລະ ລົງມາກ່ອນ ເພິ່ນລົງມາໄດ້ປະມານສອງເດືອນ ເພິ່ນໄດ້ການແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ໄປຊອກຫາບ່ອນຢູ່ບ່ອນເຊົາໃຫ້ເຮົາ ໄດ້ apartment ແລ້ວ ພວກເຮົາກັບນ້ອງກັບລູກກໍໄດ້ຍ້າຍລົງມາ

Georgia yeah she came to the States in 75 that's like the first wave of refugees refugees ເພາະວ່າ ອັນ ມາຕອນນັ້ນກະຄິດວ່າ ຢູ່ບ້ານເຮົາມັນກະມີເສັ້ນມີສາຍໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ເພາະເຮົາກະເຮັດການນຳອາເມລິກາຈັ່ງຊີ້ນະ ເວລາບ້ານເມືອງ ອາ ຕົກເປັນ ອາ ຂອງຄອ ມມິວນິດແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ຄົນອື່ນເຂົາກະຕ້ອງເພັ່ງເລັງພວກອາເມລິກາ ພວກເຮັດການນຳອາເມລິກາ ຈັ່ງຊີ້ລະ ການ

Yeah yeah ແມ່ນບໍ່ oh way before my time too yeah ກ່ອນ ກ່ອນ ກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າຊິໄດ້ລົງມານີ້ ກະສິມາອາເມລິການີ້ ມັນກະມີມາແລ້ວ ລາຍການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດຫັ້ນນະ ມັນກະມີມາກ່ອນ ບັງເອີນເຮົາກໍໂຊກດີ ໄດ້ມາ ເປັນນັກຮຽນຢູ່ນີ້ກ່ອນຫັ້ນແລ້ວ 1964 65 ຊີ້ ໂອ້ ຄືບໍ່ຢູ່ເລີຍເນາະ ປະ ອາ ບໍ່ໄດ້ເດລະ ຕອນນັ້ນແມ່ ພໍ່ແມ່ຄືຊິບໍ່ຢາກໃຫ້ຢູ່ດອກ ໂອ້ ກະໄດ້ຄືນເມືອ ເມືອໄດ້ 10 ປີ ກໍພໍດີບ້ານເມືອງແຕກ ແລ້ວກໍໄດ້ກັບຄືນມາ ເວລາທີ່ມາຢູ່ຈໍເຈ ຍນີ້ກະ ຊີວິດກໍຄືວ່າ ດຳເນີນໄປໄດ້ສະດວກໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມີສະໂນໃຫ້ເຮົາຕ້ອງໄປຕໍ່ສູ້ນຳມັນທຸກໆປີຊີ້ນະ ແລ້ວກະໂຊກດີທີ່ວ່າລົງມານີ້ແລ້ວ ເຮົາກໍມາໄດ້ວຽກທີ່ວ່າໄປສອນໜັງສື ສອນໜັງສືຕ ອນນີ້ຫັ້ນ ແມ່ນສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ກັບ ອາ ທ່ານອາວຸໂສ ພວກອາວຸໂສ ຫຼືວ່າອາຍຸສິບແປດປີຂຶ້ນເມືອ ເຮົາບໍ່ແມ່ນສອນຢູ່ໂຮງຮຽນທຳມະດາ ອັນນີ້ເປັນໂຮງຮຽນພິເສດສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ຊີ້ນະ ກະສອນຢູ່ໄດ້ຫັ້ນເກື ອບສິບປີ ໂອ້ ສອນດົນເຕີບເນາະ ດົນເຕີບ ມັນກະມີລາຍການຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ເວລານັ້ນຂະເຈົ້າມີທຶນໃຫ້ພວກທາງໂຮງຮຽນມາສອນພວກຜູ້ໃຫຍ່ ສອນຂັບລົດເບາະ ສອນອາຊີບຕ່າງໆຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ So at that time you were teaching English as a second language to adults

ເວລາທີ່ເຮົາສອນຢູ່ຫັ້ນ ອົບພະຍົບກໍກຳລັງຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຫຼາຍ ຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍນີ້ນະ ເອີ ກໍຂອບໃຈປ້າເໝມ ລະເນາະ ສອນວິທີດຳເນີນຊີວິດຕອນຄົນມາອາເມລິກາທຳອິດເນາະ ແມ່ນ ແມ່ນລະ ລະຕອນນັ້ນນະ ທີ່ວ່າພູມໃຈທີ່ສຸດນີ້ກະແມ່ນໄດ້ສອນພວກຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ເຖົ້າທີ່ເຮົາເວົ້ານີ້ແມ່ນຜູ້ເຖົ້າອາຍຸ 60 ປາຍນີ້ເດີ້ ຂີ່ລົດບັດມາເອງ ພາສາກໍບໍ່ໄດ້ ມາຮຽນພາສາ ແລ້ວ ທີ່ພູມໃຈທີ່ສຸດ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າຮຽນເອົາສັນຊາດອາເມລິ ກາເປັນພາສາອັງກິດ ບໍ່ມີນາຍພາສາແປ ໂອ້ ຕ້ອງຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າ 60 ປາຍ
ອັນນີ້ ອັນນີ້ເຮົາ ໃຈເພິ່ນຢາກ ເພິ່ນຢາກເປັນ ເອີ ເພິ່ນຢາກເປັນສັນຊາດອາເມລິກາ ຢາກສັນຊາດ ອົດສາຂີ່ລົດມາສອງຕໍ່ ມາຮຽນ ເພື່ອວ່າຊິໄດ້ເປັນສັນຊາດອາເມລິກາ ສຸດໃດ

uh, you know, the American dreams is to become a US citizen, yes, to become a yes. you know, homeowner. Yes. And the opportunity that um uh, has had at that time was to teach these adults you know the language yes um to um to become the US citizen and they don't even have interpreter back then for them and they have to learn everything in english so I, really think a story like this needs to be told to the young generation ເພາະວ່າຢ່າງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະມື້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ appreciate ວ່າ ກະຄືຊາ ດອື່ນ ບາງທີກໍຄືກັນ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດມາ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ເພິ່ນ ເອີ ດຳເນີນຊີວິດມາ ມັນຍາກປານໃດ ພາສາກໍເວົ້າບໍ່ເປັນ ວຽກງານກະໄດ້ເຮັດ ເຮັດວຽກເທົ່າໃດ ສອງສາມດອນເນາະ ອາ ແປວ່າເດັກນ້ອຍ ເດັກນ້ອຍລຸ້ນປັດຈຸບັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າໂຊກດີຫຼາຍ ເພາະວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີພ້ອມແລ້ວ ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຄົ້ນຄວ້າເອົາເອງ ແຕ່ວ່າພວກທີ່ວ່າມາກ່ອນ ມາຕົກປີ 70 80 ຫຼືວ່າ 90 ນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຂົນຂວາຍຢ່າງຫຼາ ຍ ກໍຊິໄດ້ມີຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ລະມີການສອນເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ຄືວ່າແລ້ວ ລັດຖະບານເຂົາເຈົ້າອະນຸມັດເງິນໃຫ້ ສຳລັບສອນພາສາໃຫ້ ອາ ອາວຸໂສນີ້ ມັນກະໝົດໄປຄືກັນ ໂຄງການນີ້ກະໝົດໄປຄືກັນ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຄິດ ວ່າ ອາ ລຸ້ນເດັກນ້ອຍດຽວນີ້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງວ່າ ຄວາມໝາຍທີ່ມາເປັນ citizen ນີ້ ມັນ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບອີ່ຫຍັງແນ່ ມັນ ມັນ

ໃນປີຕໍ່ມາ ປະມານທ້າຍປີ 90 ຫັ້ນ ຫຼືວ່າ 2000 ນີ້ລະ ມັນກະມີເຍົາວະຊົນລຸ້ນໃຫຍ່ໜ້ອຍມາ ຂຶ້ນມາໜ້ອຍໜຶ່ງ ກະມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ ຢາກໃຫ້ມີສະມາຄົມເປັນໂຕຕົນຂອງປະເທດຂອງເຮົາເອງ ກະມີເດັກນ້ອຍ ທີ່ວ່າໄດ້ຕັ້ງສະມາຄົມຂຶ້ນ ສະມາຄົມລາວທີ່ວ່າຊື່ວ່າ American Society ຫຼືວ່າຂະເຈົ້າເອີ້ນກັນສັ້ນໆວ່າ LAS ສະມາຄົມນີ້ກະໄດ້ອອກມາຊ່ອຍເຫຼືອສັງຄົມລາວໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າກະເປັນສະມາຄົມອາສາສະໝັກ ບໍ່ໄດ້ມີເງິນທຶນມາຈ າກ ອ່າ ອົງການໃດອົງການໜຶ່ງເລີຍ ແປວ່າແຕ່ລະຄົນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກນີ້ ອາທິດໜຶ່ງ 10 ຊົ່ວໂມງ 20 ຊົ່ວໂມງ ກະແມ່ນມາຂອງຊົ່ວໂມງໂຕເອງ ແຕ່ວ່າມີຄວາມໃຈສະໝັກທີ່ວ່າຢາກສົ່ງເສີມເຍົາວະຊົນລຸ້ນຫຼັງ ໂ ດຍ ໂດຍ ລະກະໄດ້ຕັ້ງໃຫ້ມີການສອນວັດ ສິລະປະວັດທະນະທຳ ໂດຍ ໂດຍ ໃນວັນເສົາວັນອາທິດ ມີການສອນພາສາ

ດຳເນີນ ຢາກ ເພາະວ່າຫຍັງ ພວກເພິ່ນຫັ້ນ ລາງຄົນກະ ອ່າ ໜຸ່ມກວ່າຂະນ້ອຍເນາະ ແຕ່ວ່າຂະເຈົ້າຄືວ່າ ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີເວົ້ານຳຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ບໍ ແມ່ນຫຍັງຫັ້ນນະ ກະ ກະດີແຫຼະ ອັນນັ້ນ ໂຄງການນີ້ ອ່າ ເລີ່ມມາ ເອື້ອຍດ າວເນາະ ໂອ ກະຊ່ອຍໄດ້ຫຼາຍ ຊ່ອຍໄດ້ຫຼາຍ ເພາະວ່າເຮົາກະມີເຍົາວະຊົນລຸ້ນ ອາຍຸປະມານ 20 ຂຶ້ນໄປຊະເນາະ 20 30 ນີ້ ກະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ອັນ ອາຍຸ 20 30 ນີ້ ບາງຄົນນີ້ເກີດຢູ່ອາເມລິການີ້ ເວົ້າຄວາມລາວກະບໍ່ ບໍ່ຕົງມາ ໂດຍ ແຕ່ວ່າສະມາຄົມເຮົາກໍສາມາດຊ່ອຍໄດ້ຫຼາຍຢູ່ ໂອ້ຍ ເບິ່ງ ເອີ example ມື້ນີ້ ເອີ ເອື້ອຍດາວເນາະ Natalia ຈັກປີ ເອື້ອຍດາວ Natalia 9 ປີ 9 ປີບໍ ອັນນັ້ນແມ່ນລູກ LAS ໂອ 7 ປີ 7 ປີ ອັນນັ້ນແມ່ນລູກ LAS ແຫຼະ ຫຼິ້ນດົນຕີ ໂອ້ຍ ເອີ ພວກຂ ະນ້ອຍເອງ ໂອ້ຍ ອ່າ ພູມໃຈ ເພາະວ່າແມ່ເພິ່ນກະເລີ່ມນຳ LAS ແຕ່ນ້ອຍໆ ດຽວນີ້ແມ່ກໍເກີດຢູ່ອາເມລິກາພ້ອມ ແມ່ນ ເປັນ ມັນເປັນລຸ້ນເປັນລຸ້ນເນາະ ເຮົາກໍພູມໃຈ ພູມໃຈແທ້ ເຮົາເຫັນຄວາມສຳເລັດຂອງ ຕັ້ງແຕ່ ປູກຝັງມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍໆ ຈົນວ່າດຽວນີ້ຂະເຈົ້າ ໃຫຍ່ແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ຂະເຈົ້າກໍຍັງ ອ່າ ນິຍົມ ລະກະຍັງມັກສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງເຮົາ ເຮົາເອງນີ້ ບໍ່ ອ່າ ບໍ່ແມ່ນ current board or anything with uh LAS ແຕ່ວ່າເຈົ້າ ພວກເຈົ້າຢູ່ເບື້ອ ງຫຼັງ ແຕ່ວ່າມັນຍັງຢູ່ໃນໃຈພວກຂະນ້ອຍເນາະ ເພາະວ່າເປັນແນວໃດ ເຮົາກໍ serve the community ຢູ່ແລ້ວ

ມີເງິນເຫຼືອເລັກໜ້ອຍ ເພິ່ນກໍໄດ້ໄປເຊົ່າສະຖານທີ່ ແລ້ວເຮົາກໍໄດ້ມີໂຮງຮຽນ ໄດ້ສອນ ແລ້ວຄືເອມີໄດ້ເວົ້າມາຫັ້ນວ່າ ວ່າອາວຸໂສທີ່ເສຍໄປສອງທ່ານ ຄືທ່ານ ອາ ອາຈານ ອ່າ ທອງ ທອງຄູນເນາະ ອາຈານທອ ງຄູນຫັ້ນ ເພິ່ນເສຍຊີວິດ ກໍໄດ້ສອນພາສາລາວນຳຂ້າພະເຈົ້າຄືກັນ ໂດຍ ແຕ່ວ່າອາຈານບັນດິດຫັ້ນ ເພິ່ນເປັນພະເນາະ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ມາສອນໜັງສືນຳເຮົາດອກ ແຕ່ວ່າເພິ່ນໃຫ້ຄຳແນະນຳ ເອີ ເລື່ອງສາສະໜາ ກັບ ເອີ ຊາວລາວເຮົາເອງ ແຕ່ວ່າ ຢູ່ LAS ເວລານີ້ ກໍຮູ້ສຶກວ່າ ກໍມີກິດຈະການດຳເນີນໄປໂດຍທີ່ວ່າປະທານແຕ່ລະປີ ແລ້ວແຕ່ເພິ່ນ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ໂຟກັສຂອງເພິ່ນເປັນຢ່າງໃດ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກໍຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສະມ າຄົມຢູ່ຄືເກົ່າ ແມ່ນ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ໄປເຮັດການເລັກໆນ້ອຍໆ ນຳກົມໄປສະນີ ແຕ່ເວລານີ້ ອາຍຸກໍຍ່າງເກົ່າ ເຂົ້າເກືອບ 80 ແລ້ວເນາະ ກໍໄດ້ກະສຽນ ກໍຢູ່ບ້ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ມີແຕ່ວ່າ ຖ້າວ່າມີຜູ້ໃດມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈັ່ງໃດ ກໍຍິນດີຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມສະເໝີ ໂອເຄ ແປວ່າ ອັນເວົ້າມານີ້ກໍມີຫຼາຍເລື່ອງຫຼາຍລາວ ເພິ່ນ ເພິ່ນກໍ ເພິ່ນກໍຕັດຄວາມແດ່ ຕັດ ອັນ ອັນ ຊີວິດເພິ່ນທີ່ວ່າເພິ່ນເ ປີດຕະຫຼາດ ຕະຫຼາດລາວ ໂອເຄ ຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ ອັນນັ້ນ ລັດຈໍເຈຍ ຢູ່ ວິທີເພິ່ນເລີ່ມຊ່ອຍ ຊ່ອຍສະມາຄົມ ສະມາຄົມລາວ ຢາ ສັງຄົມລາວ ອື ອັນນີ້ ເອື້ອຍນິ່ມນວນເປີດຕະຫຼາດໄດ້ຈັກປີ ອັນ ປ້ານິ່ມ ຈັກປີ ໂອ້ ເປີດ ເຮົາເປີດຕະຫຼ າດນີ້ ຄືຊິແມ່ນ 1,900 85 ເປີດໄດ້ເກືອບ 10 ປີລະ ເພາະວ່າຕອນເປີດຕະຫຼາດຫັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ວ່າ ເອີ ເຮົາເຮັດ full time ຫັ້ນນະ ກໍມີນ້ອງສາວ ນ້ອງດາວນີ້ແຫຼະ ນາງ ນາງດາວນີ້ລະ ກໍມາເບິ່ງຊ່ອຍ ລະໂຕເອງກໍຍັງເຮັດການສອນ ໜັງສືຢູ່ຊັ້ນນະ ເປີດໄດ້ 10 ປີ ເວລາເປີດຕະຫຼາດຫັ້ນກໍເປັນອີກສັງຄົມໜຶ່ງ ເພາະວ່າຊາວອົບພະຍົບທີ່ເຂົາມາຊື້ ອ່າ ເຄື່ອງທີ່ຢູ່ຮ້ານເຮົາຫັ້ນ ກໍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ນອກຈາກອາຫານທີ່ເຂົາເຊົາ ມາຊອກຊື້ ນຳເຮົາແລ້ວ ເຂົາກໍຍັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ວ່າ ດຽວນີ້ຂ້ອຍເຊົ່າເຮືອນຢູ່ນີ້ ເຂົາບໍ່ເອົາເງິນສົດ ຂ້ອຍຊິຂຽນເຊັກ ຂ້ອຍບໍ່ມີເຊັກ ເຈົ້າຂຽນເຊັກໃຫ້ຂ້ອຍບໍ ໄດ້ຊ່ອຍຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ຊ່ອຍຫຼາຍຢ່າງ ໂອ້ຍ ປ້ ານິ່ມ ແຕ່ກີ້ຕອນພວກຂ້ານ້ອຍມາເນາະ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ໂອ້ ຢູ່ເມກາຫັ້ນ ບໍ່ມີເດີ້ເຂົ້າໜຽວ ບໍ່ມີເດີ້ຫວດເຂົ້າມະຫຍັງມະຫຍັງນີ້ ແມ່ນບໍ ອ່າ ມາຕົກຢູ່ ອ່າ Arlington Virginia ບັດນີ້ແຫຼະ ໝ້ອງຊິໄປຊື້ເຂົ້າກໍບໍ່ໃກ້ເດ ລະກໍບໍ່ມີລົດມີລາງ ເ ຮົາກໍໄດ້ຂຶ້ນລົດບັດໄປ ແມ່ນບໍ ຕອນນັ້ນຫັ້ນຫຍຸ້ງຍາກໃດ ຕະກີ້ຫັ້ນ ບໍ່ມີ ກໍຍັງວ່າຈັ່ງຄິດວ່າ ໂອ້ ເຮັດນຳອົບພະຍົບນີ້ຈັ່ງໃດ ເລື່ອງການກິນນີ້ ມັນ ມັນສຳຄັນເດ ແມ່ນ ເຂົາຢາກກິນແບບອາຫານ ດັ້ງເດີມຄືບ້ານເຮົາຫັ້ ນເນາະ ເຂົ້າໜຽວ ຕຳຈ້ຳແຈ່ວ ເຮົາກະເລີຍໄດ້ວ່າ ເອີ ຄັນເຮົາເປີດຕະຫຼາດນີ້ ເຮົາກໍຄືຊິຕ້ອງໄດ້ໄປຊອກເຄື່ອງພວກນີ້ມາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊື້ນັ້ນນະ ມັນກະເປັນການສະດວກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ວ່າວັນເສົາວັນທິດ ຂະ ເຈົ້າກໍມາຕະຫຼາດ ມາຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງ ລະກະມີເລື່ອງຫຍັງທີ່ວ່າມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ຢາກຊ່ອຍເຫຼືອອັນໃດ ອັນນີ້ ລະການເປີດຕະຫຼາດນີ້ກະເຮັດໃຫ້ຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ເພາະວ່າ ຜູ້ທີ່ວ່າເປັນອົບພະຍົບ ຜູ້ມີອາຍຸສູງກວ່າ ເຮົາອີກກະມີຫຼາຍ ມາເກີດເສຍຊີວິດຈັ່ງຊີ້ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ວັດກໍບໍ່ມີ ໂລງສົບຊິໄປຊື້ຢູ່ໃສ ພະຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ກໍໄດ້ສຶກສາຢ່າງ ຢ່າງລະອຽດແທ້ໆລະ ອັນນີ້ນະ ຕອນນັ້ນກໍຫຍຸ້ງຍາກຄືກັນ ກໍໄດ້ຕັ້ງສະມາຄົມຄືກັນ ແດ່ ອັນນີ້ ໄດ້ຕັ້ງສະມາຄົມ ເອີ້ນວ່າສະມາຄົມ ສ ສ ຊ່ອຍຄອບຄົວ ທີ່ວ່າ ເວ ເວລາເສຍຊີວິດນີ້ນະ ແມ່ນໆ ເສຍຊີວິດນີ້ ເຮົາຊິເຮັດກັນຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າເງິນຄຳກຳແກ້ວ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຊິມີຮອດ 5 6 ພັນໃນເວລານັ້ນ ຊິມາເຮັດສົບຈັ່ງຊີ້ ແມ່ນ ແລະໄດ້ຕັ້ງສະມາຄົມເລ່ຍລາຍເງິນກັນ ອັນນີ້ນີ້ ເວົ້າເລື່ອງອັນນີ້ ມັນກະເປັນອີກຂໍ້ໜຶ່ງເດ ມັນອີກຂໍ້ໜຶ່ງ ມາບອກເອື້ອຍດາວ ເພາະວ່າຫຍັງ ອ່າ ລຸ້ນພວກຂ້ານ້ອຍນີ້ ເອື້ອຍດາວກັບຂ້ານ້ອ ຍນີ້ ເວົ້າເລື່ອງສາສະໜານີ້ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ຮູ້ ແມ່ນບໍ່ ເຮົາບໍ່ຮູ້ ລະກະພວກຜູ້ຊາຍເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ ບໍ່ສົນເດ ພວກອາຍຸເທົ່າເຮົານີ້ນະ ເທື່ອໜ້າເຮົາຊິມີ guest ໃໝ່ ແມ່ນ ມີ ມີ ຕ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ guest speaker ມາອີກວ່າ ເຊີນ ເຊີນເພິ່ນມາ ຊິເຮັ ດແນວໃດ ວ່າຫຼັງຈາກພວກ ອ່າ ອາວຸໂສເພິ່ນ ເພິ່ນໄປລະ ແມ່ນບໍ່ ພວກ ອ່າ ລຸ່ມເຮົານີ້ ເຮົາຊິເຮັດແນວໃດ ຫັ້ນນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ມັນຂໍ້ ຂໍ້ສຳຄັນເວລານີ້ ເພາະວ່າຜູ້ເຖົ້າທີ່ມາຢູ່ເມືອງອາເມລິການີ້ ເປັນຜູ້ເ ຖົ້າອາຍຸ 6 70 ໄປແລ້ວເດເວລານີ້ ລະເຈົ້າຕ້ອງການ topic ໂຕນີ້ລະສຳຄັນຫຼາຍນະ ແມ່ນໆ ມື້ນີ້ເຮົາກໍເວົ້ານຳກັນດົນໆເນາະເອື້ອຍດາວ ແມ່ນແລ້ວ ອື ເອີ ດົນໆເທື່ອໜຶ່ງເດ ດົນເທື່ອໜຶ່ງ ກໍບໍ່ ອັນ ເພາະວ່າອັນນັ້ນ due to like social media podcast all these facebook lives and things that's how all of us you know have connection to each other so you know uh n i m n o she has um people who knows her from all you know all over the place so by um but they might just know her to her name they don't know you know who who she um what she's all about so by having this platform you know we are able to learn um the people in our community what they have contribute how they impact our society she was among the first lotion

ນັ້ນນະ ຄວາມຄະຕິເຄື່ອນໃຈ ກ່ອນ ກ່ອນສິລາມື້ນີ້ເນາະ ຢາກຝາກຄະຕິເຄື່ອນໃຈ ຄຳເຕືອນໃຈໄວ້ແນວໜຶ່ງເດີ ວ່າໃຫ້ສ້າງຄວາມດີ ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລ້ວຊີວິດຂອງເຈົ້າຊິດຳເນີນໄປໄດ້ດີ ຂໍຂອບໃຈນຳຫຼາຍໆ ໂ ຊກດີເດີທຸກໆຄົນ Would you like to translate that please To translate that okay so um so if you um are kind and honest your future w i l l be prosper and successful. Yay. Very a h simple, right? Yeah. Okay. Satu. No. s a t okay. So on that note, we would like to say thank you for listening to us. Again, this is our first podcast a n d we are hoping to do so many more. That's right. Amy. We had so much fun. We carry on our time. Yes.